ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook ຕາມທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບໃນເວລາກ່ອນນີ້ນັ້ນແມ່ນວ່າ ມີຄົນໄທຈຸໜຶ່ງໃນຈັງຫວັດອຸບົນລາດຊະທານີ ເຂົ້າປ່າເຂົ້າພູເກັບເຫັດຫາຂອງປ່າມາຢູ່ມາກິນ ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ວ່າລ່ວງລ້ຳຊາຍແດນລາວໄທເຂົ້າໄປ ເຂດນ້ຳແດນດິນລາວແລ້ວຖືກຈັບ ທັງກໍມີການຊ່າກັນວ່າທາງການລາວສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວນຳສົ່ງເຂົ້າສູ່ແດນໄທ ທີ່ວ່າເລື່ອງນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແຕ່ວ່າ ເລື່ອງຖືກຈັບນັ້ນມີແທ້ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນການຄືບໜ້າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຊາບວ່າພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນຄົງອາດຖືກປ່ອຍໂຕ ກັບບ້ານກັບທີ່ແລ້ວ ເຊິ່ງວ່າຄວາມຈິງເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານຈ າກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທ່ານ ສະລິດ ວິທູນ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດອຸບົນລາດຊະທານີ ກະໄດ້ໄປຮັບເອົາເຈັດຄົນໄທທີ່ຖືກທາງການລາວຈັບ ຈາກທ່ານ ໂສມ ບຸດຕະກຸນ ລອງເຈົ້ າແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ກະນຳໂຕທັງເຈັດຄົນນີ້ເຂົ້າມອບໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໂລງພະຍາບານສິລິນທອນປະຈຳດ່ານສາກົນໄທລາວຊ່ອງເມັກ ຕຳບົນຊ່ອງເມັກ ອຳເພີສິລິນທອນ ເພື່ອກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລ້ວກະນຳໄປກັກໂຕຕໍ່ອີກ 14 ມື້ເນາະ ຢູ່ທີ່ໂລງພະຍາບານສະໜາມບ້ານຍາງນ້ອຍ ອຳເພີເຂື່ອງໃນ ຈັງຫວັດອຸບົນລາດຊະທານີ ສຳລັບທັງເຈັດຄົນນີ້ເນາະ ກະຖືກ ທາງການລາວ ດຳເນີນຄະດີຂໍ້ຫາເຂົ້າເມືອງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງພຽງຂໍ້ຫາດຽວເນາະ ແລະ ກະທຸກຄົນຖືກປັບເປັນເງິນຄົນລະ 6,000 ບາດ ແລະ ກະຈາກການສອບຖາມເນາະ ຜູ້ຖືກຈັບລ້ຳເຂດແດນລາຍໜຶ່ງກະບອກ ວ່າ ໃນລະຫວ່າງຖືກກັກໂຕໃນລາວເນາະ ກະມີຍາດພີ່ນ້ອງຄົນລາວກະນຳອາຫານການກິນ ອາ ມາສົ່ງແດ່ ຫຼັກໆກະຄືທາງການລາວກະຈັດໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກະທຸກຄົນສະບາຍດີກັນທຸກຄົນ ແລະ ກະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລ າວກໍຄອຍດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດທຸກມື້ທີ່ຢູ່ໃນລາວເນາະ ອັນນີ້ກໍຄືຄຳໃຫ້ ອາ ໃຫ້ສຳພາດຂອງຄົນ ເນີ ໜຶ່ງໃນເຈັດຄົນຂອງຄົນໄທທີ່ຖືກຈັບເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການດູແລຄົນທີ່ວ່າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກຈັບຫັ້ນ ມັນກໍດີຢູ່ດອກ ຍົກຕົວຢ່າງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າຖືກຈັບ ຫຼືວ່າລໍຄອຍຈະຂຶ້ນຄະດີຕ່າງໆ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫັ້ນ ຕາມທີ່ຊາບກ່ອນນີ້ຫັ້ນແມ່ນຢູ່ທີ່ສູນກັກຄົນຢູ່ທີ່ໂພນຕ້ອງ ກະແປວ່າຢູ່ດີກິນແຊບວ່າຊັ້ນເຖາ ະ ແຕ່ວ່າຄັນແມ່ນຄົນລາວແລ້ວມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄຸກໂພນຕ້ອງ ມັນຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນຄຸກລາວຫັ້ນ ອັນນັ້ນມັນກະຢູ່ໃນຖານະ 2 ບໍ່ແມ່ນດັ່ງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນໄທທີ່ຖືກຈັບ 7 ຄົນນີ້ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດ ກໍຄົງໄດ້ຮັບການດູແ ລດີຫຼາຍເຕີບ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າຂະເຈົ້າຖືກປັບຫົກ ພັນບໍ ກ່ອນທີ່ຂະເຈົ້າຖືກປ່ອຍມານີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນໄດ້ຈ່າຍຄ່າເງິນປັບໃໝຫັ້ນແລ້ວບໍ ຈ່າຍກ່ອນແລ້ວເນາະ ກ່ອນ ກ່ອນຊິໄດ້ຮັບການ ປ່ອຍໂຕອອກມາເນາະ ທຸກຄົນ ຄືຍາດພີ່ນ້ອງກະໄດ້ນຳເງິນໄປ ໄປມອບໃຫ້ທາງການໄທ ແລະ ກະສົ່ງ ສົ່ງໄປໃຫ້ທາງການລາວຕາມ ອາ ຄ່າທີ່ຖືກປັບ ແປວ່າທັງໝົດຕົກເປັນ 42,000 ບາດ ກະຄັນຊິເວົ້າແລ້ວກະເປັນເ ງິນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອປ່ອຍມາແລ້ວນີ້ ມາຮອດຝັ່ງໄທແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂທດຖືກກັບແນວໃດບໍ່ ຫຼືວ່າຖືກປັບໃໝບໍ່ ຖືກບອກເຕືອນບໍ່ ຖືກຮ້າຍບໍ່ ແນວໃດຫຼືບໍ່ ເນາະ ອັນນີ້ກະໃນລາຍງານຂ່າວກະຍັງບໍ່ມີວ່າຊິຖືກດຳເນີນການອີ່ຫຍັງຈັ່ງໃດ ຈະສ່ວນໃຫຍ່ກະ ກະຊິຖືກປ່ອຍໂຕໄປ ແຕ່ວ່າກ່ອນຊິປ່ອຍໂຕນີ້ເນາະ ກັບເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທແລ້ວ ຕ້ອງຖືກກັກໂຕອີກ 14 ມື້ກ່ ອນ ເລື່ອງຂອງການ ອ່າ ຕິດພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫຼືບໍ່ເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງອັນທີ່ວ່າ 7 ຄົນນີ້ນະ ຫຼົງເຂົ້າໄປ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ມັນເຮັດຈັ່ງໃດຫວາ ຈັ່ງວ່າຫຼົງເນາະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດຈັ່ງຫຼົງໄດ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນ ອາດຈະແມ່ນຕັ້ງໃຈເຂົ້າໄປຈັກ 5-6 ແມັດ 10 ແມັດບໍ່ 100 ແມັດບໍ່ ຍ່າງໄປໄກເຕີບເຄິ່ງມື້ບໍ່ ເພາະວ່າເຫັດແຖວນັ້ນມັນຫຼາຍບໍ່